ນົກຫຼາຍພັນລ້ານໂຕໄດ້ບິນໄປຫຼາຍພັນກິໂລແມັດ ໃນລະຫວ່າງການເຄື່ອນຍ້າຍ ຜູ້ເອົາເຄື່ອງໝາຍໃສ່ນົກ ເຊັ່ນ ສະຕີບ ເບຣີຊຽສ ທຳການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບນົກເທື່ອລະໂຕໄປ ທ່ານ ສະຕີບ ເບຣີຊຽສ ນັກ ຊ່ຽວຊານດ້ານເຄື່ອງໝາຍໃສ່ນົກເຜິ້ງ ຫຼື Hummingbird ກ່າວວ່າ ລາວໄດ້ຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ມີການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງລາວແລ້ວ ເທັກໂນໂລຈີໃໝ່ທັງຫຼາຍ ສາມາດຕິດຕາມເບິ່ງນົກເປັນລ້ານໆໂຕໃນເວລາດຽວກັນ ຢູ່ທີ່ມະຫາວິ ທະຍາໄລລັດໂຄໂລຣາໂດນັ້ນ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານສອນຊີວະສາດ Kyle Horton ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບອຸປະກອນ Birdcast ຊຶ່ງສ້າງແຜນທີ່ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງນົກແບບນີ້ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນນົກເກືອບຮອດ 800 ລ້ານໂຕຢູ່ທົ່ວສະຫະລັດ ພ າຍໃນເວລາພຽງຄືນດຽວ ເຣດາພະຍາກອນສະພາບອາກາດສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ Birdcast ແບບມະຫັດສະຈັນ ນັກວິທະຍາສາດດ້ານດິນຟ້າອາກາດເຝົ້າເບິ່ງເມັດຝົນຕົກ ແລະ ກັ່ນຕອງເອົາສັດທີ່ມີປີກອອກມາ ທ່າ ນ Horton ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລັດໂຄໂລຣາໂດກ່າວວ່າ ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ ພວກເຮົາເຮັດໃນທາງກົງກັນຂ້າມກັບສິ່ງທີ່ນັກອຸຕຸນິຍົມເຮັດ ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາເອົານ້ຳຝົນອອກ ແລະ ຮັກສາຊີວະວິທະຍາໄວ້ ເຣດາຕ າມປົກກະຕິແລ້ວບໍ່ສາມາດບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເປັນຝູງນົກຮ້ອງ ຫຼື ເປັນແມງໄມ້ກັນແທ້ ອຸປະກອນ Birdcast ຊ່ວຍໄຈ້ແຍກກ່ຽວກັບທັງສອງຢ່າງນີ້ໄດ້ ໂດຍການເພີ່ມຂໍ້ມູນຈາກບັນທຶກຂອງເຄື່ອງໝາຍທີ່ເອົາຕິດໃສ່ກັບນົກ ສ ຽງສະທ້ອນຕ່າງໆ ເຄື່ອງ Bird Scan ເຣດາ ແລະ ບັນດານັກວິທະຍາສາດພົນລະເຮືອນ ໂດຍນຳໃຊ້ແອັບພລິເຄຊັນໃນສະມາດໂຟນ ຫຼັງຈາກນັ້ນ Birdcast ກໍຈະສະໜອງການພະຍາກອນຢ່າງລະອຽດ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງນັບຕັ້ງແ ຕ່ການກະແຈກກະຈາຍອອກໄປຂອງຝູງນົກກະສາຂຽວທີ່ບິນຜ່ານລັດເວີຈີເນຍ ຈົນໄປເຖິງໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ພົບນົກກະຈິບສີເຫຼືອງໃນລັດໂຄໂລຣາໂດ ທ່ານ Horton ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາມີສູດຄິດໄລ່ ພວກເຮົາມີທໍ່ສ ະໜອງຂໍ້ມູນມາໃຫ້ຕະຫຼອດ ທີ່ສ້າງການຄາດຄະເນແບບອັດຕະໂນມັດສີ່ຄັ້ງຕໍ່ມື້ໄດ້ ພວກວິທະຍາສາດກ່າວວ່າ ປະຊາກອນນົກໃນທະວີບອາເມລິກາເໜືອໄດ້ຫຼຸດລົງ 30 ເປີເຊັນ ໃນໄລຍະ 50 ປີທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານ Horton ກ່ າວອີກວ່າ ສະນັ້ນ ບາງທີອາດມີນົກ 12 ພັນລ້ານໂຕ ພວກເຮົາໄດ້ສູນເສຍນົກທີ່ໃຊ້ປະສົມພັນ 3,000 ລ້ານໂຕ ບາງສ່ວນທີ່ພາໃຫ້ເປັນເຊັ່ນນັ້ນກໍແມ່ນມົນລະພິດຂອງແສງສະຫວ່າງໃນຕອນກາງຄືນ ທີ່ນຳພາໃຫ້ນົກໄປ ສູ່ຄວາມຕາຍ ທ່ານ Horton ກ່າວມ້ວນທ້າຍວ່າ ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຈະສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ ເຊັ່ນເວົ້າວ່ານີ້ແມ່ນຄືນໜຶ່ງຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍຄັ້ງໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າ ແລະ ຈະເປັນການດີຫຼາຍ ຖ້າທ່ານສາມາດມອດດອກໄ ຟຂອງທ່ານໄວ້ ສະເພາະໃນຄືນນີ້ ອຸປະກອນ BirdCast ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມທົ່ວໂລກ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຮູບແບບຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງນົກໄດ້ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນປິດດອກໄຟ ເພື່ອນົກ ທີ່ກຳລັງທຳການເຄື່ອນຍ້າຍຢູ່ນັ້ນ ບົວສະຫວັນ ນຳສະເໜີລາຍງານນີ້ໃຫ້ແກ່ VOA ພາກພາສາລາວ